بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە ئائىت ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن

ئەنگلىيە بى بى سى رادىيو تېلېۋىزىيەسىنىڭ خەلقئارادا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى دەپ ئېلان قىلىنغان زور ھەجىملىك تەكشۈرۈش دوكلاتى ھەققىدە ئىشلىگەن مەخسۇس خەۋىرى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئاخبارات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن خىتاينىڭ تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرىدىكى چىرايلار دەپ ماۋزۇ قويۇلغان بۇ پروگرامما بى بى سى تېلېۋىزىيەسىنىڭ تونۇلغان مۇخبىرى جان سادۋورسنىڭ ئاپتورلۇقىدا تەييارلانغان بۇ فىلىمنى ئىشلەپ چىقارغۇچىلار قاتارىدا يەنە شۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر تەتقىقاتچى نېرولا ئەلىمامۇ بار خىتاينىڭ تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرىدىكى چىرايلار ناملىق پروگرامما ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا بى بى سى رادىئوسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن زور غۇلغۇلا قوزغىغان ئىدى بۇ زور ھەجىملىك مەخسۇس خەۋەردە ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارغا قامالغان ئۈچ مىڭغا يېقىن تۇتقۇننىڭ فوتو سۈرىتى خىتاي ساقچىلىرىنىڭ لاگېرلاردا قانداق خىزمەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدە نەق مەيداندىن تارتىلغان سۈرەتلەر لاگېرلارنى ئىدارە قىلىشقا دائىر قەتئىي مەخپىي دەپ نام قويۇلغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى تولىمۇ جانلىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. مەلۇم بولۇشىچە، بى بى سىنىڭ بۇ كەڭ كۆلەملىك خەۋىرى يىللىق ئاخبارات مۇكاپاتىنىڭ رەقەملىك تاراتقۇ قوللىنىش تۈرى بويىچە مۇكاپاتقا لايىق كۆرۈلگەن. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ داڭلىق ئاخبارات مۇكاپاتى ئۆتكەن بىر يىل بويىچە ئېلان قىلىنغان ۋە تارقىتىلغان ئەڭ ياخشى كىشىلىك ھوقۇق ئاخباراتچىلىقىنى باھالاپ چىقىدىغان مۇكاپات بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ يىللىق مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمى يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى كەچتە ئەنگلىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن. شى جىنپىڭ ۋە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ مۇتلەق ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى خىتايدا كومپارتىيەنىڭ ھەممىگە قادىر ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئاشقۇن تەشۋىقاتلارنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقى مەلۇم خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى بۈگۈن يەنى يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىكى سانلىرىنىڭ باش بېتىدە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دېگىنى ھېساب دېگەن سۆزىنى كەڭ كۆلەمدە تارقاتقان ئۇنىڭدا شى جىنپىڭنىڭ بۇ سۆزلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈلگەن خىتاينىڭ دېگىنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دېگىنى ۋە خىتاي كومپارتىيىسى رەھبەرلىرىنىڭ دېگىنى ھېساب مانا بۇ ئەسلى مۇددىئا ۋەدە ۋە تەۋرەنمەس ھەرىكەتتۇر شى جىنپىڭنىڭ يۇقىرىقى سۆزى خىتاينىڭ ئاساسلىق ئاخبارات قانىلى بولغان خەلق تورى شىنخۇا تورى شۇنداقلا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى تەشۋىقات ئېغىزى بولغان تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا بىرلا ۋاقىتتا باش بەت ۋە باش ستوندا بېسىلىپ تەشۋىق قىلىنغان خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى مەزگىلىدىكى چېكىدىن ئاشقان قاتتىق قول قامىلى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تەيۋەن ۋە باشقا دۆلەتلەرگە قاراتقان چىلبۆرە سىياسىتى ھەمدە روسىيەنىڭ ئۇكرائىنىيەگە يۈرگۈزگەن تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنى ئاستىرتىن قوللىشىدەك بىر قاتار سەۋەبلەر غەرب دېموكراتىك دۇنياسىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى سىياسەتلىرىگە قايتىدىن قاراپ چىقىشىغا تۈرتكە بولغان ئىدى خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش ياكى ئامېرىكا بىلەن تىنچ ئوكياندا ئۇرۇش قىلىش ئېھتىمالى ھەققىدىكى تەخمىنلەر كۈچىيىۋاتقان بۈگۈنكىدەك جىددىي بىر ۋەزىيەتتە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دېگىنى ھېساب دېگەن تەشۋىقاتنى قانات يايدۇرۇشى دىققەت قوزغىماقتا دوكتور ماگنۇس فىسكېسيونى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇتەخەسسىسلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر خەلقئارا قانۇنلار ئاساسىدىكى مەۋجۇت خەلقئارا تەرتىپنى ئۆزگەرتىپ خىتاينى مەركەز قىلغان يېڭى دۇنيا تەرتىپى يارىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى

كانادانىڭ ئەمگەك مىنىستىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى قوشۇمچە قانۇن چىقىرىپ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ كاناداغا ئىمپورت قىلىنىشىغا خاتىمە بېرىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە بەرگەن كانادانىڭ يەر شارى ۋە پوچتا گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا يۇقىرىدىكى بۇ قوشۇمچە قانۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى مەقسەت قىلىدىكەن كانادا ئەمگەك مىنىستىرى سىيمۇس ئورېگان يەر شارى ۋە پوچتا گېزىتىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا بۇ قوشۇمچە قانۇننىڭ كېڭەش پالاتاسىدا كۆرۈلۈۋاتقان ئېس ئىككى يۈز ئون بىرىنچى نومۇرلۇق قانۇن لايىھىسىگە قوشۇمچە قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن يۇقىرىدىكى قانۇن كانادا شىركەتلىرى ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرلىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئاشكارا دوكلات قىلىشنى تەلەپ قىلىدىغان قانۇن لايىھىسى بولۇپ ئۇنىڭ ماقۇللىنىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى ئىكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ ھەقتە تىۋىتتېردا قىلغان سۆزىدە يۇقىرىدىكى بۇ قانۇننىڭ كانادا شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ پايدىسىغا شېرىك بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى مۇھىم قەدەم بولۇپ قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز باشچىلىقىدىكى بىر ھۆكۈمەت ھەيئىتى خوڭكوڭدا زىيارەتتە بولغان خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى باشلانغان بۇ زىيارەتتە ئۇلار خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ خوڭكوڭدا تۇرۇشلۇق ئالاقە ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ۋە خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونىنىڭ مەمۇرىي ئەمەلدارى لى جياچاۋ بىلەن كۆرۈشكەن ئەركىن تۇنىياز ئۇچرىشىشتا خوڭكوڭ ۋە شىنجاڭدىن ئىبارەت ئىككى جاينىڭ ئۆز ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇش بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئۈچۈن ئىقتىسادىي سودا ۋە پۇل مۇئامىلە ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىش مەدەنىيەت ساياھىتىنى كۈچەيتىپ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىشنى تەكىتلىگەن خەۋەردە ئېيتىلىشچە شۇ كۈنى يۇقىرىدا دېيىلگەن ساھەلەر بويىچە ئالاقىدار تارماقلار ۋە كارخانىلارنىڭ توختام ئىمزالاش مۇراسىملىرى بولۇپ ئۆتكەن خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونى بىلەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق ھەققىدىكى خەۋەرلەر يېقىندىن بۇيان خىتاي تاراتقۇلىرىدا كۆپەيمەكتە بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسىنىڭ مۇدىرى جېڭ ۋېيۋەن ئۈرۈمچىدە زىيارەتتە بولغان بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردىمۇ ئىككى تەرەپنىڭ خوڭكوڭ ۋە شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش خوڭكوڭ شىنجاڭ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تەجرىبە ئالماشتۇرۇشنى ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش توغرىسىدا مۇزاكىرىلەشكەنلىكى تىلغا ئېلىنغانىدى ئەينى ۋاقىتتا ئامېرىكىدىكى خوڭكوڭلۇق پائالىيەتچىلەر رادىيومىزغا بىلدۈرگەن ئىنكاسلىرىدا ئىككى تەرەپ ئالاقىسىنىڭ چىڭىيىشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئىدارە قىلىشتىكى قاتتىق قول تەدبىرلىرىنى خوڭكوڭغا كۆچۈرۈپ بېرىشنى مەقسەت قىلىدۇ دەپ باھالىغان دەرۋەقە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىل ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ئالاھىدە ساقچى قىسىملىرىنىڭ باشلىقىنى خوڭكوڭدا تۇرۇشلۇق خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ باش قاراۋۇلخانىسىغا باشلىق قىلىپ يۆتكىگەن ئىدى
خىتاي ھۆكۈمىتى پاكىستاننىڭ گۋادار پورتى بىلەن قەشقەرنى تۇتاشتۇرىدىغان تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىنى جىددىي پىلانلىماقتا ئىكەن. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ قۇرۇلۇشنىڭ دەسلەپكى تەتقىقات لايىھىسىدىن قارىغاندا، ئۇنىڭغا تەخمىنەن تۆت يۈز مىليارد يۈەن، يەنى ئەللىك يەتتە مىليارد يەتتە يۈز مىليون دوللار مەبلەغ كېتىدىكەن. قۇرۇلۇش ئەمەلىيلەشسە بۇ خىتاينىڭ ئەڭ يۇقىرى سوممىلىق قۇرۇلۇش پىلانى بولۇپ قالىدىكەن پاكىستان خىتاي تۆمۈر يولىغا ئائىت تەتقىقات پىلانى يېقىندا خىتايدا چىقىدىغان تۆمۈر يول ترانسپورتى ۋە ئىقتىساد ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بولۇپ ئۇنىڭدا گەرچە بۇ تۆمۈر يول قۇرۇلۇشىغا غايەت زور مەبلەغ كەتسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ ياۋرو ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى سودا ۋە گېئوسىياسىي تەرتىپنى يېڭىباشتىن قۇرۇپ چىقىشتەك يوشۇرۇن كۈچى بارلىقى شۇڭا ئۇنىڭ چوقۇم ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشى لازىملىقى تەكىتلەنگەن مەلۇم بولۇشىچە، ئۈچ مىڭ كىلومېتىرلىق بۇ تۆمۈر يول ئارقىلىق خىتاي قەشقەردىن گۋادار پورتىغا تۇتىشىدىغان يېڭى لىنىيە ئېچىپ، ئەرەب دېڭىزىغا چىقىش ستراتېگىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرمەكچى ئىكەن. خىتاي بۇ ئارقىلىق مالاكا بوغۇزىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈشتىن ئىبارەت ئۇزاق دېڭىز يولىدىن قۇتۇلۇپ، جەنۇبىي دېڭىزغا بولغان تايىنىشنى ئازايتىدىكەن. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك گېزىتىنىڭ دېيىشىچە، بۇ لايىھە خىتاينىڭ بىر بەلباغ، بىر يول پىلانىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ئىكەن. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تەتقىقاتچىلىرى ئىلگىرىكى تەتقىقاتلىرىدا بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى تېخىمۇ كۆپ قۇتۇپلۇق دۇنيا تەرتىپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا يول ئاچىدۇ، غەربنى ئاساس قىلغان دۇنيا سودا لىنىيىسىنى ئاياغلاشتۇرىدۇ، دېگەن ئىكەن.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە ئائىت تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار

خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئون توققۇز ياشلىق كامىلە ۋايىتنىڭ ئاتۇشتا تۇتقۇندا ئىكەنلىكى خەۋىرى يېقىنقى ھەپتىلەردىن بۇيان ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم ئورۇنلارنىڭ دىققىتى ۋە ئىنكاسلىرىنى قوزغىدى مۇخبىرىمىزنىڭ كامىلە ۋايىت ھەققىدە يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۇنىڭ ئامېرىكىدىكى ئاكىسى كەۋسەر ۋايىت بىلەن تېلېفوندا ئالاقىلاشقانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقى ۋە دېلوسىنىڭ تېخىچە تەكشۈرۈلۈش باسقۇچىدا ئىكەنلىكى دەلىللەندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يېقىندا ئامېرىكىدىكى توفتىس ئۇنىۋېرسىتېتى گېزىتى تەھرىرات باياناتى ئېلان قىلىپ ئون توققۇز ياشلىق ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى خەلقئارا جامائەتنىڭ دىققىتىگە سۇنغان ۋە ئۇنىۋېرسىتېت جامائىتىنى كامىلە ۋايىتنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە دەۋەت قىلغان ئىدى ئۇنىڭ ئارقىدىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىمۇ روزا ھېيتلىق بىر تىۋىتتېر ئۇچۇرىدا كامىلە ۋايىتنىڭ ھېيتنى ئائىلىسى بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزەلمىگەنلىكىگە قارىتا ئېچىنىش تۇيغۇسىنى ئىپادىلىدى كامىلە ۋايىت خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ ئۇ ئۆتكەن يىلى يۇرتى ئاتۇشقا قىشلىق تەتىل قىلىپ كەلگەن ۋە شۇنىڭدىن كېيىن ئىز-دېرىكى غايىب بولغان ئۆتكەن يىلدىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا ئۇنىڭ توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ئايدىڭلاشقان. بىز كامىلە ۋايىتنىڭ دېلوسىنىڭ قايسى باسقۇچتا ئىكەنلىكىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن ئاتۇشتىكى ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا قايتىدىن تېلېفون قىلدۇق.
ئۇلاپ بېرىۋاتىمىز ساقلاپ تۇرۇڭ. ۋەي ياخشى ئىكەن. ھەي ياخشى ياخشى قانداق ئۆزىڭىزنىڭ ئەھۋالىچۇ. ياخشى ياخشى. بۇ قايسى ئىدارە بۇ ئاتۇشتىكى. دۆلەت خەۋپسىزلىك ئورگىنى. ئىدارىسى.
قاراڭ، ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان بىر قىزىمىز بار ئىدى، خېنەندىكى شاڭچيۇ گۇڭشۆيۈەندە. شۇ قىز بۇ ئاتۇشقا قايتىپ كېتىپ، ھازىرغىچە تېخى مەكتەپكە قايتىپ كەلمەپتۇ. شۇ قىزنىڭ ئەھۋالىنى، كامىلە ۋايىتنىڭ ئەھۋالىنى ئۇقۇش ئۈچۈن ھازىر قايسى ئورۇن بىلەن سۆزلەشسەك بولىدۇ؟ مەكتەپكە قايتىپ كەلمىدى دەيدۇ. شۇ دۆلەت بىخەتەرلىك خەۋپسىزلىك ئورۇنلىرى. ھە شۇ، ئۇنداقتا شۇ ئەۋەتىلگەن يەر دۆلەت بىخەتەرلىك ئورۇنلىرى بولىدۇ، شۇنداقمۇ؟

شەھەرلىك دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسى خادىمى كامىلا ۋايىتنىڭ گوباۋ يەنى دۆلەت بىخەتەرلىك ساقچىلىرىنىڭ قولىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى ھازىر ھەم قولۇڭدىكى ئارخىپتا شۇ كامىلا ۋايىت دېگەن قىزنىڭكى ئۇچۇرلىرى بارمۇ يوقمۇ ئاشۇ ئىچكىرىدە ئوقۇپ كەلگەن ھە بار كامىلا ھازىر كېسىلدىمۇ تېخى كېسىلمىدىمۇ بۇنداق دېلولارنىڭكى ئاشۇ تەپتىشكە بارغاندىن كېيىن تەپتىش مەھكىمىسىگە بارغاندىن كېيىن دېلو ئەيىبلەش باسقۇچىغا بارغاندىن كېيىن ئاندىن

شۇ ساقلىغان چاغدا يەنە قاماقخانىغا ئەۋەتىلىشنىڭ ئالدىدا قەيەردە قەيەردە ساقلاپ تۇرىدۇ بۇ تۇتۇپ تۇرىدىغان يەنە نېمە دەيمىز گوباۋنىڭ تۇتقان گوباۋنىڭ سوراق نېمىسىدە بولىدۇ ئۇنداق گوباۋنىڭ ئايرىم بىر قاماقخانىسى بولامدۇ ئايرىم بولىدۇ مەزكۇر خادىم يەنە كامىلەنىڭ ئاكىسى بىلەن ئالاقىلاشقانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىقىنى دەلىللىدى ئەمدى بۇ دېلونىڭ خۇلاسىسى ئەمدى قانچىلىك ۋاقىتتا چىقىشى مۇمكىن؟ ھازىر تۆت ئاي بولدى، يەنە قانچىلىك ئۇزىرىشى مۇمكىن؟ چۈنكى ئۇ دېلو ئاكىسى بىلەن كۆرۈشكەنلىكى ئۈچۈنلا بولغان دېلو بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر نەرسە دېيەلمەيمەن. تەخمىنەنمۇ بىر نەرسە دېيەلمەمسىز؟ ئاشۇ دېلونى قاچان تەھقىقلەپ مۇشۇ دېلوغا ياتىدۇ دەپ قارىسا ئانىڭدىن كېيىن تەپتىش مەھكىمىسى قولغا ئېلىشنى تەستىقلاپ بېرىدۇ، ئاندىن دېلو جىخو دۆلەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى تەرىپىدىن جىخ نېمە قىلىپ بولغاندىن كېيىن، جېنچا تەھقىقلەپ بولغاندىن كېيىن تەپتىش مەھكىمىسىگە سۇنىدۇ دېلونى، تەپتىش مەھكىمىسى ئانىڭدىن كېيىن سوتقا سۇنىدۇ. كامىلانىڭ ئاكىسى كەۋسەر ۋايىت ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئامېرىكىدىكى تافتىس ئۇنىۋېرسىتېتىگە ئوقۇشقا كەلگەن ئۇ ئوقۇشنى پۈتتۈرگەندە ئۇيغۇر ئېلىدە چوڭ تۇتقۇن باشلىنىپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن يۇرتىغا قايتالمىغان نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئىنژېنېر كەۋسەر ۋايىت تافتىس ئۇنىۋېرسىتېتى گېزىتىگە بەرگەن مەلۇماتىدا سىڭلىسىنىڭ ئۆزى بىلەن ئالاقىلاشقانلىقى ۋە يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى ھەققىدىكى بىر ئۇچۇرنى دوۋيىنغا يوللىغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغانلىق ئېھتىماللىقىنى تىلغا ئالغان مەزكۇر خادىم كامىلە ۋايىتنىڭ ئوت پاجىئەسى ئۇچۇرى سەۋەبلىك تۇتۇلغانلىقىنىمۇ دەلىللىدى.
ئاڭلىساق شۇ ئۈرۈمچىدىكى بۇ ئوت ۋەقەسىدىكى ئۇچۇرنى دوۋيىنغا چىقىرىپتۇ دەيدۇ. شۇ سەۋەبتىن تۇتۇلدى دەيدۇ. توغرا گەپمۇ شۇ. ھە شۇنداق. ئەمدى ئاشۇمۇ شۇنچىلىك ئۇزۇن تۇتۇپ تۇرۇلۇشقا، ئۇزۇن تەكشۈرۈلۈشكە، تەقىب قىلىنىشقا تېگىشلىك ئىشمىدۇ سىزچە؟ مەن ئۇنى بىلمەيمەن قاراڭ. مانا گېپىمنى ئاڭلاڭ قاراڭ. ئۇنى سىز بىلەن سىز ئانداق بوپتۇ دېگىنىڭىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار شۇنىڭغا قارىتا بېكىتتىمۇ يا باشقا ئىش بارمۇ ئۇنى سىز بىلەن مەن بىلمەيمەن.

مەزكۇر خادىم دېلو تەپتىش مەھكىمىسىگە كەلمەي تۇرۇپ ئۇچۇر ئېلىشنىڭ مۇمكىنسىزلىكىنى، ھەتتا ئادۋوكاتلارمۇ ئۇچۇر ئالالمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئەيىبلەش باسقۇچىغا ئەمدى مانچىلىك ۋاقىتتا كېلىدۇ دەپ تەخمىن قىلغىلى بولامدۇ ھازىرچە؟ يەنى ئىككى ئۈچ ئايدا ئاڭغىچە بۇ تەپتىشكە كېلىدۇ شۇنداقمۇ؟

ئەمما ئوخشاش ۋەقە سەۋەبلىك ئۇلاردىن ئون تۆت كۈن بۇرۇن تۇتۇلغان كامىلە ۋايىتنىڭ يەنە قانچىلىك تۇتۇپ تۇرۇلىدىغانلىقى مەلۇم ئەمەس

ئاكىسى بىلەن سۆزلەشكەندىن كېيىن شۇ تېلېفوننى تېلېفون خاتىرىسىدىن تاپىدۇ ۋە شۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ دەپ ئويلايمىزغۇ يەنە بىر ئىككى ئايدىن كېيىن بىر نەتىجە چىقىدۇ دەپ ئۈمىد كۈتسەك بولامدۇ دەيمەنغۇ ئۇنى مەن ھازىر بىر نېمە دەپ بېرەلمەيمەن مەزكۇر دۆلەت بىخەتەرلىك خادىمى كامىلە ۋايىت ھەققىدە ئۇچۇر ئېلىشنىڭ قىيىنلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرلىكتە بۇ ھەقتە تەجرىبىلىك ئەدلىيە خادىمى ئاۋاگۈلدىن مەلۇمات سوراپ بېقىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى. بۇ ئەدلىيە ئىدارىسى بىلەن بىر سۆزلىشىپ باقساق بۇ ئەدلىيە ئىدارىسىنىڭ تېلېفونى دەپ بېرەلەمسىز؟ ئەمما ئەدلىيە ئىدارىسى خادىمى. ئاۋاگۈلنىڭ نۆۋەتتە ئىش ئورنىدا يوق ئىكەنلىكىنى.

كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئۇ يېقىنقى كۈنلەردە كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مېلانى جولىي خانىم قاتارلىقلار بىلەن ئۇچراشقان مەلۇم بولۇشىچە ئۇلار كانادا پارلامېنتىنىڭ تولۇق ئاۋاز بېرىشى بىلەن بۇ يىل بىرىنچى فېۋرال كۈنى قوبۇل قىلغان قارارىغا ئاساسەن ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ كونكرېتنى قەدەم باسقۇچلىرىنى باشلىغان يەنى بۇ زور پىلانغا مۇناسىۋەتلىك راسخوت كونكرېت پىلان ۋە قەدەم باسقۇچلارنى مۇزاكىرە قىلغان دەسلەپكى پىلانغا ئاساسەن، بىرىنچى تۈركۈمدىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلار كېلەر يىلى ئىككىنچى ئايلاردىن باشلاپ كاناداغا كېلىشكە باشلايدىكەن. بۇنىڭ بىلەن بىخەتەرلىك مەسىلىسى ۋە كۆچۈرۈشنىڭ راۋان ئېلىپ بېرىلىشىغا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر بېكىتىلگەن. كانادا ھۆكۈمىتى ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا ئېلىپ كېلىپ يەرلەشتۈرۈشنى ئۈچ تۈركۈمگە بۆلۈپ، ئۈچ يىل ئىچىدە ئەمەلىيلەشتۈرىدىكەن. بۇنىڭ ئۈچۈن تەخمىنەن ئۈچ يۈز ئەللىك مىليون كانادا دوللارلىق راسخوت مۆلچەرلەنمەكتە. مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەمەت توختى بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئۆتكۈزدى تۆۋەندە دىققىتىڭلار بۇ سۆھبەتنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مەمەت توختى ئەپەندى كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مېلانى جولىي خانىم بىلەن ئايرىم ئۇچرىشىپسىز نېمىلەر ھەققىدە سۆھبەتلەشتىڭلار رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا بىر مەلۇمات بەرگەن بولسىڭىز بۇ ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كانادا پارلامېنتى ئورتاق ئاۋاز بىلەن قانۇن ھۆكمىندىكى قارار ماقۇللاپ، ئون مىڭ ئۇيغۇرنى، مۇساپىرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈش ھەققىدە بىر ئورتاق پارلامېنتنىڭ قارارىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن كانادا ھۆكۈمىتىگە ۋەزىپە تاپشۇرغان ھۆكۈمەتنىڭ بۇ قارارىغا ئايلانغان. مۇشۇ ئىشلارنى ئەڭ كېچىككەندە يۈز پارلامېنتنىڭ ئىش كۈنىدە

قانچىلىك ۋاقىت كېلىدۇ؟ بۇنىڭ كېتىدىغان چىقىم. مۇشۇ ئىشلار بويىچە تەشكىلاتىمىز ھەم ھۆكۈمەت بىلەن نېمە قىلىپ، بىزنىڭ تەرىپىمىزدىن قىلىدىغان ئىشلار بار ئىدى ئۇنىڭ بىر قىسمىنى تۈگەتتۇق.
مەمەت توختى ئەپەندى، ئۇنداقتا بۇ ئون مىڭ ئۇيغۇر قانداق كېلىدۇ؟ بۇنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى، بۇ كونكرېت خىزمەتلەر يەنى رەسمىي باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرەمدۇ؟

ئايرودرومدا ناۋادا ئانداق مۇنداق مەسىلە بولۇپ قالسا، قايسى ئورۇنلار بىلەن ئالاقىلىشىپ بۇ ئىشلارنى ھەل قىلىش؟ كاناداغا كەلگەندىن كېيىن قانداق كۈتۈۋېلىش، نەلەردە تۇرۇش، بۇلارنىڭ بىر يىللىق تۇرمۇش خىراجىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇش تۇرالغۇسى، بالىلارنىڭ مەكتىپى، تىل ئۆگىنىشى، كەسپىي جەھەتتىن تەربىيەلىنىشى دېگەن بىر يۈرۈش ئىشلار ئۈچۈن ئەڭ ئاز يەتتە سەككىز مىنىستىرلىق ئارىلىشىشى كېرەك. نېمىسىنى، پروگراممىسىنى تۈزۈش ئىشى باشلانغان. بۇنى تۇرغۇزۇشتا قانداق قانداق تەدبىر، قانداق قانداق چارە ئۇسۇللار قىلىمىز بۇنى. قانداق قانداق ئەھۋالدىكى كىشىلەر جىددىي ياردەمگە ئېھتىياجلىقلار كاتېگورىيەسىگە كىرىدۇ، بۇلارنى قانداق قىلىپ ئالدىنقى رەتتىن بۇلارغا نېمە قىلىمىز دېگەندەك بىرمۇنچە مۇشۇنداق كونكرېتنى تېخنىكىلىق ئىشلار بار.

كانادا ھۆكۈمىتى ئائىلىنىڭ چوڭ كىچىكلىكىگە ياكى نېمىگە ئاساسەن تەخمىنەن يىگىرمە بەش مىڭدىن ئوتتۇز بەش مىڭ دوللارغىچە پۇل قىلىدۇ. يەنى بۇ پىروگراممىدا قېرىنداشلىرىمىزدىن چىقىم كەتمەيدۇ. بۇ چىقىملارنىڭ ھەممىنى دۆلەت كاپالىتى بىلەن كانادا ھۆكۈمىتى چىقىمىنى قىلىپ ئەكىلىدۇ. شۇڭلاشقا تەخمىنىي ھېسابتا كانادا ھۆكۈمىتى ئۈچ يۈز مىليون دوللار پۇل ئاجرىتىپتۇ. ئەمدى بۇ كاتېگورىيە بويىچە ئۆزىنى تىزىملىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر مۇساپىرلار ئەڭ ئاساسلىق قانداق ماتېرىياللارنى تەييار قىلىشى كېرەك؟ ئۆزىنىڭ ئون يىللىق ئىش تارىخى، ئوقۇش تارىخى، ئادرېس تارىخى، ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئىسىم، فامىلە، تۇغۇلغان يىل ئاي كۈنلىرى، ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلىرى، ھەممە نەرسىنى تەق قويغىنى ياخشى. ئاڭلىشىمچە مۇشۇ يىلى توققۇزىنچى ئايغىچە بۇ ئۈچ مىڭ بەش يۈز كىشىنىڭ ماتېرىيالىنى تاپشۇرۇپ بولۇشۇڭلار كېرەك ئىكەن. بۇ بەك زور خىزمەت.

شۇڭلاشقا ئەمدىكى مەسىلە ئىمكانبار قىسقا ۋاقىتتا بۇ ئىشلارنى ھەل قىلىش ۋە قېرىنداشلىرىمىزغا قولايلىق يارىتىش. ئۇيغۇر مۇساپىرلارنىڭ كاناداغا كېلىش مەسىلىسىدە خىزمەت قىلىۋاتقان ھەممىڭلارغا تەشەككۈر ئېيتىمىز ۋە بۇ نەتىجىلىك بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز بۇ خىزمەتلەرنىڭ. كۆپ رەھمەت.

خىتاي تۈرمىسىدىكى خەلقئاراغا تونۇلغان تىپىك ئۈچ ئۇيغۇر تۇتقۇن ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ بۇ كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلىشتا ئۆزىنىڭ مەۋجۇت قانۇنلىرىغا ۋە خەلقئارا ئەھدىنامىلەرغە خىلاپلىق قىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە خىتاي بۇ كىشىلەرنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىشى ئۇلارغا تۆلەم تۆلىشى كېرەككەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ خالىغانچە تۇتقۇنغا قارشى تۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى ئۆتكەن ھەپتە تەكشۈرۈش دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغاندىن بېرى ئىز دېرىكى بولمىغان ئۇيغۇرلاردىن ئاتاقلىق ژۇرنالىست قۇربان مامۇت باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەت ۋە دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ كىشىلەرنى تۇتقۇن قىلىپ ئۇلارنى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىشتا خىتاينىڭ ئىچكى قانۇنلىرىغا خىلاپلىق قىلىپلا قالماي خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى ئىمزا قويغان خەلقئارا ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسى ۋە كىشىلەرنىڭ ئادىل سوتلىنىشىغا ئالاقىدار خەلقئارا ئۆلچەملەرگە ئېغىر خىلاپلىق قىلىپ ئۇلارنىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنىشى ۋە مەجبۇرىي غايىب قىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان دوكلاتتا خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ خىتايدا خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنىڭ سىستېمىلىق بىر مەسىلە ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ دەپ ھېسابلايدىغانلىقى مەلۇم شەرتلەر ئاستىدا كىشىلەرنى بۇ خىل خەلقئارالىق قانۇنغا خىلاپ رەۋىشتە كەڭ كۆلەملىك ۋە سىستېمىلىق تۈرمىگە تاشلاش ياكى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىشنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىشى مۇمكىنلىكى تەكىتلەنگەن بۇ بې دې تې خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىپ لاگېر تۈرمىلەرگە قاماشقا باشلىغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەخسۇس تۈردە ئايرىم شەخسلەر ھەققىدە دوكلات ئېلان قىلىشىدۇر دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئۈچەيلەننىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلسىمۇ لېكىن ئۇلارنىڭ قولغا ئېلىنىش سەۋەبى شۇنداقلا ئۇلارنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىگە ئائىت ئۇچۇرلاردا ئېنىقسىز بولۇپ ئوچۇق ئاشكارا بولمىغان شۇڭا خىزمەت گۇرۇپپىسى بۇ ئەھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ بۇلارنىڭ يەنە مەجبۇرىي غايىب قىلىنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكىدىكى ئادۋوكات باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەتنىڭ ھەدىسى رەيھان ئەسەتنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە بې دې تې خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بۇ دوكلاتى خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىش يولىدىكى چوڭ ئىلگىرىلەشكەن. بۇ دوكلاتنىڭ بىر تارىخىي مەنىسى بار. دېمەك، بۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ قانۇننى خىلاپ قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ھەمدە ئۇنى تەنقىد قىلىش دەپ قارايمەن. سىز ئويلاپ باقسىڭىز، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا مۇشۇ ئۇكام ئامېرىكىدىن قايتىپ بارغاندىكىن، دېرەكسىز يوقاپ كەتتى. مۇشۇ يوقاپ كېتىش جەريانىدا ھەتتا مۇشۇ ۋەتەندىكى بىزنىڭ ئاتالىرىمىز، قېرىنداشلىرىمىز، ئۇرۇق تۇغقانلىرىمىز قورقۇپ، ئاشۇ سۈرۈشتە قىلىشمۇ. ھوقۇقى يوق. ئەمما مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا بۇ خەلقئارا قانۇندىكى ئىز دېرەكسىز يوقىتىۋېتىش دېگەن تۈزۈمگە توپتولۇق چۈشىدۇ. بۇ تەشكىلاتنىڭ بۇنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنىڭ ئۆزى بىر چوڭ ئىلگىرىلەش دەپ قارايمەن. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋولكېر تۈركنىڭ ئىشخانىسىنىڭ قەيت قىلىشىچە، خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتى ئۇلارنىڭ ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان شىنجاڭ دوكلاتى بىلەن بىردەكلىككە ئىگە ئىكەن. شىنجاڭ دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى بدت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېل مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن باياناتىدا مۇنداق دېيىلگەن خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بايقاشلىرى بىزنىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى باھالىشىمىزدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئەندىشىلەر بىلەن بىردەكلىككە ئىگە تۈرمىگە قامالغانلارنىڭ سانىنىڭ كۆپىيىشى ۋە مۇددىتىنىڭ ئۇزارتىلىشى ئەركىنلىكتىن مەھرۇم قىلىشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدا تۈرمىلەرگە يۆتكەلگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا بۇ ئائىلىلەرنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ تەقدىرى ۋە قەيەردە ئىكەنلىكىگە ئائىت ئۇچۇرلارنىڭ كەملىكى بىلەن تېخىمۇ ئېغىرلاشقان بىز خىتاي دائىرىلىرىنى تۇتقۇنلارنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكى ۋە ئەھۋالىغا دائىر ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەشكە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان ۋە تۈرمىگە قامالغان كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرىمىز. ئاتاقلىق ژۇرنالىست، شىنجاڭ مەدەنىيىتى ژۇرنىلىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى قۇربان مامۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا تۇتقۇن قىلىنىپ، ئۆتكەن يىلى ئۇنىڭ سىياسىي جىنايەت بىلەن ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكى دەلىللەنگەن. ئەكبەر ئەسەتنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكى. دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنىپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يىگىرمە يىللىق كېسىلگەنلىكى مەلۇم بولغان. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ دېلولارنىڭ ھېچ بىرىدە قانۇنىي تەرتىپ ئوچۇق ئاشكارا سوت ۋە تۇتقۇنلارنىڭ ئۆزىنى ئاقلاش ھەق ھوقۇقلىرىغا ئەمەل قىلمىغان ئىدى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى گۈلشەن ئابباسنىڭ سىڭلىسى روشەن ئابباسنىڭ قەيت قىلىشىچە بۇ دوكلات بي دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ دوكلاتىدىن كېيىنكى ئۇيغۇرلارغا ئائىت ئۆرنەك خاراكتېرلىك دوكلاتكەن. بۇ دوكلاتنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست مىشېل باشلې ئېلان قىلغان دوكلاتتىن كېيىن ئۇيغۇرلارغا ئائىت يەنە بىر ئۆرنەك خاراكتېرلىك دوكلات دېيىشكە بولىدۇ. بۇ دوكلات بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان پاجىئەلەرنىڭكى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى تەرىپىدىن يەنە بىر قېتىم ئېتىراپ قىلىنىشى بولۇپ ھېسابلانسا، يەنە بىر تەرەپتىن جازا لاگېرلىرىنىڭكى قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان ئېغىر تۇتقۇنلۇقلارغا ئۇچراۋاتقان مىليونلارچە ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرى ھەققىدە خىتايدىن ھېساب سوراشنىڭ خەلقئارادا داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى. روشەن ئابباس يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل رادىيومىزغا بەرگەن باياناتىدا BDTنىڭ كېيىنكى قەدىمىنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى جاكارلاش بولۇشى كېرەكلىكىنى قەيت قىلدى. بىراق BDT خادىملىرى شۇنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىقى لازىمكى، قۇربان مامۇت، ئەكبەر ئەسەت ۋە مېنىڭ گۈلشەن ھەدەملەرنىڭ پاجىئەسىگە BDTنىڭ مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنى تەتبىقلاپ تۇرۇپ باھا بېرىش مۇمكىن بولغان بولسىمۇ، خىتاينىڭ تۈرمىلىرىدە، جازا لاگېرلىرىدا، ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدا نام-نىشانسىز خارلىنىۋاتقان مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرىگە باھا بېرىش مۇمكىن ئەمەس. يەنى BDTنىڭ كېيىنكى قەدىمى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا شەك-شۈبھىسىز ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى جاكارلاش بولۇشى كېرەك دەپ قارايمەن. BDT خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىدا يەنە قۇربان مامۇت، ئەكبەر ئەسەت ۋە گۈلشەن ئابباس ئۈچەيلەننىڭ تۇتقۇن قىلىنىشنىڭ قانۇنىي ئاساسى يوقلۇقى بۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ ئالتىنچى توققۇزىنچى ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى ئۇنىڭ يەنە بۇ كىشىلەرنى قانۇننىڭ قوغداش سىرتىدا قالدۇرۇپ ئەھدىنامىنىڭ ئالتىنچى ماددىسىغا ئۇلارنىڭ ئادىل ۋە ئوچۇق ئاشكارا سوتلىنىش ھوقۇقىغا خىلاپلىق قىلىپ ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ ئونىنچى ماددىسىغا شۇنداقلا ئۇلارنى ئۇيغۇر ھەم مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىپ ئەھدىنامىنىڭ كەمسىتمەسلىك توغرىسىدىكى ئىككىنچى ۋە يەتتىنچى ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە خىزمەت گۇرۇپپىسى خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ ئىككىنچى ئۈچىنچى ئالتىنچى يەتتىنچى توققۇزىنچى ۋە ئونىنچى ماددىلىرىغا خىلاپلىق قىلىپ قۇربان مامۇت ئەكبەر ئەسەت ۋە گۈلشەن ئابباسلارنى ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم قىلىشى خالىغانچە تۇتقۇنغا كىرىدىغانلىقىنى بۇ ئەھدىنامىنىڭ بىرىنچى ئۈچىنچى

بىگۇناھ ئادەملەرنى يوقىتىش ھەم بىگۇناھ ئادەملەرنى خالىغانچە تۇتۇش مۇشۇ نەرسىلەرنى ناھايىتى ئوچۇق ھالدا ئاشكارىلاپ بەرگىنىنى بىلدۈرىدۇ. رەيھان ئەسەت يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى زەنجىرسىمان باستۇرۇش ۋە دەپسەندىچىلىك قىلمىشىنىڭ ھەر بىر ھالقىسىدىكى كىشىنىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. شۇ يىلقى قارارنىڭ ئىككىنچى قارارىغا قارىغان ۋاقتىمىزدا، دېمەك، مۇشۇ قىيىن قىستاققا ئالغان ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قانۇنىي جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش كېرەك. دېگەن قارارنى بېرىپتۇ. شۇڭا مەيلى ساقچىلار بولسۇن، قىيىن قىستاققا ئالغانلار بولسۇن، تۈرمىدىكى ئادەملەر بولسۇن، ھەممىسى بۇنىڭغا تاقىلىپ قالىدۇ. ھەم شۇڭا مۇشۇ ئادەملەرنىڭ ھەممىسىنىڭ جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش كېرەك. BDT خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ دوكلاتىدا كۆرسىتىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى قۇربان مامۇت، ئەكبەر ئەسەت، گۈلشەن ئابباسنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلاش ئۈچۈن زۆرۈر قەدەملەرنى بېسىشى، ئۇلارنىڭ ئەھۋالىنى تېز ئارىدا ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق ئۆلچەملەرگە مۇۋاپىقلاشتۇرۇش كېرەك ئىكەن دوكلات يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلارنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا خەلقئارا ئۆلچەملەرگە ئاساسەن ئۇلارنىڭ زىيانلىرىنى تۆلەپ بېرىشى شۇنداقلا ھۆكۈمەتنىڭ مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ئۇلارنىڭ ھەق ھوقۇقىنىڭ دەپسەندە قىلىنىشىدا مەسئۇلىيىتى بار كىشىلەرنى جاۋابكارلىققا تارتىش تەلەپ قىلىنغان

ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم بېرىش پروگراممىسى بويىچە ئون بىرىنچى قېتىملىق كادىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا رايوندا مۇقىملىقنى قوغداش ۋە مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ مىللەتلەرئارا يۇغۇرۇش خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئاساسلىق ۋەزىپە دەپ تەكىتلىگەن ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇستەملىكە سىياسىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ مىللىي ئاسسىمىلياتسىيەنى تېخىمۇ تېزلەشتۈرۈشنى مەقسەت قىلىدىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى ئۈرۈمچىدە شىنجاڭغا ياردەم پروگراممىسى بويىچە خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كەلگەن ئونىنچى قېتىملىق كادىرلارنى ئۇزىتىپ ئون بىرىنچى قېتىملىق كادىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ سېكرېتارى ما شىڭرۇي سۆز قىلىپ، رايوندا مۇقىملىقنى قوغداش ۋە مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەرئارا يۇغۇرۇلۇش خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىرلارنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى بولۇشى كېرەك، دېگەن. ئامېرىكىنىڭ جورجىيا شتاتىدىكى تۇڭگان ئانالىزچىسى سۇلايمان گو ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ما شىڭرۇينىڭ سۆزلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەيدانىنى ئىپادىلىگەن ئىكەن. سۇلايمان گو ئەپەندى مۇنداق دېدى.

ئاتالمىش مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشتۇر. سۇلايمان گو ئەپەندى سۆزىنى داۋام قىلىپ، ما شىڭرۇينىڭ سۆزىدىكى مىللەتلەر ئارا ئارىلىشىش ۋە ئۆزئارا يۇغۇرۇۋېتىشنى كۈچەيتىش دېگەن ئىبارىلەر ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى. مىللەتلەر ئارا ئارىلىشىشنى كۈچەيتىش دېگىنى خىتاينىڭ مەدەنىيەت جەھەتتە يوقىتىش سىياسىتىنىڭ دەل ئۆزىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنىڭ سۆزىدىكى مىللەتلەرنى ئۆزئارا يۇغۇرۇۋېتىش دېگىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق مىللەتلەرنى يوقىتىپ، ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى نامىدىكى خىتاي ئۇلۇسى پەيدا قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. ھازىر شەرقىي تۈركىستاندا، تىبەتتە، جەنۇبىي موڭغۇلىيەدە، مانجۇرىيەدە بۇ سىياسەت يۈرگۈزۈلۈۋاتىدۇ. ھەتتا ھازىر تەيۋەننىمۇ. جۇڭخۇا مىللىتى نامىدا ئۆزىنىڭ بىر قىسمى دەپ ئېلان قىلىۋاتىدۇ. مانا بۇ دەل ئۇنىڭ مىللەتلەرنى ئۆزئارا يۇغۇرۇۋېتىش سىياسىتىنىڭ ئۆزى. خەۋەردە دېيىلىشىچە، ما شىڭرۇي سۆزىدە ئونىنچى قېتىملىق شىنجاڭغا ياردەم خىزمىتىگە كەلگەن كادىرلارنىڭ ئۈچ يىللىق خىزمىتىنى خۇلاسىلەپ، ئۇلارنى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسى بويىچە، رايوندا تېررورلۇققا زەربە بېرىپ، مۇقىملىقنى ساقلاشتا زور تۆھپە قوشتى، رايوندىكى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىدە كۆرۈنەرلىك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى، دەپ مەدھىيەلىگەن. سۇلايمان گو ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم پىروگراممىسى بويىچە يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىغا ئەۋەتىلىۋاتقان ئاتالمىش خىتاي كادىرلىرى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى مۇستەملىكە سىياسىتىنى ئىجرا قىلىشتىكى تايانچ كۈچلىرى ئىكەن. سۇلايمان گو مۇنداق دېدى. ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم نامىدا ئەۋەتىلگەن خىتاي كادىرلىرى شەرقىي تۈركىستانغا ئەمەلدار قىلىپ تەيىنلەنگەن ھۆكۈمەت كادىرلىرىدۇر. ئۇلار كۆرۈنۈشتە ياردەمگە كەلگەنلەر دەپ تەرىپلىنىدۇ، ئەمەلىيەتتە بولسا خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇستەملىكە رايونغا نازارەت ئۈچۈن ئەۋەتكەن خادىملىرىدۇر. ئۇلار رايوندا مەدەنىيەت جەھەتتە ئۆزگەرتىش، مۇقىملىقنى ساقلاش نامىدا زوراۋانلىق ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىپ، يەرلىك خەلقنى باستۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈركۈم تۈركۈملەپ بۇنداق ئەمەلدارلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئەۋەتىشنىڭ ئۆزى بۇ جاينى مۇستەملىكە رايون دەپ قارايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ما شىڭرۇي سۆزىدە يەنە ئون بىرىنچى قېتىملىق شىنجاڭغا ياردەم خىزمىتى ئۈچۈن كەلگەن كادىرلارنىڭ ۋەزىپىلىرى ھەققىدە توختىلىپ، شىنجاڭ خىزمىتى نىشانى بويىچە تېررورلۇققا زەربە بېرىپ، مۇقىملىقنى قوغداش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىدا چىڭ تۇرۇش، مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتىنى قويۇقلاشتۇرۇش، مىللەتلەر ئارا يۇغۇرۇلۇشنى كۈچەيتىشنى ئاساسلىق خىزمەت قىلىش دېگەنلەرنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. گېرمانىيەدىكى ئىلھام توختىنى قوللاش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەنۋەرجان ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ما شىڭرۇينىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرى ئەمەلىيەتتە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسىدىكى مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى كۆرسىتىدىكەن. ما شىڭرۇينىڭ بۇ سۆزلىرى ئەلۋەتتىكى چوڭقۇر مەنىلىك ۋە شى جىنپىڭنىڭ غەرىزىنى ئىپادە قىلىدۇ. دېمەك، دۇنيا جامائەتچىلىكى، ھەتتا بىرلەشكەن مىللەتلەر تەشكىلاتى تەرىپىدىن خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ دەپ تەرىپلەنگەن سىياسىتى نەتىجە بەرمىگەن شى جىن پىڭ بۇنىڭدىن كېيىن بىز ئۇيغۇرلارنى دۇنيا سەھنىسىدىن يوقىتىش مەقسىتىگە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مۇيەسسەر بولۇش ئۈچۈن بۇ يېڭى ئاتالمىنى تاپقان. ئەسلىدە بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئەزەلدىن باشقا ئۇسۇللار بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تىرىشىپ كەلگەن مۇستەملىكىچىلىك ۋە مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى يېڭى ئۇسۇل ۋە ۋاسىتىلەر بىلەن تېزراق ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ئىنتىلىۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى. ئەنۋەرجان ئەپەندى يەنە شى جىن پىڭ ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈۋاتقان جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بەرپا قىلىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، مىللەتلەر ئارا يۇغۇرۇۋېتىش دېگەن ناملاردىكى مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ ماھىيەت جەھەتتە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدە يۈرگۈزۈلگەن بىرلا سوۋېت خەلقى پەيدا قىلىش نامىدىكى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىگە ئوخشايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇرۇنقى سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە ھەم بۇنداق مىللەتلەرنى قوشۇۋېتىپ، ئورتاق سوۋېت خەلقىنى ۋە سوۋېت مەدەنىيىتىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش ۋە رىۋاجلاندۇرۇش دېگەندەك ئۇتوپىيە ئىبارىلىرىنى كۆپ ئۇچرىتاتتۇق. بىراق، دۇنيادىكى تۇنجى كوممۇنىستىك ئىمپېرىيە بۇ نىشانلارغا يېتىش بىر ياقتا تۇرسۇن، يەتمىش يىل ئاران چىدىدى ۋە ئاخىرىدا ۋەيران بولدى. ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭمۇ سابىق سوۋېتلار ئىتتىپاقىغا ئوخشاشلا مەغلۇبىيەت بىلەن ئاياغلىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئەمدى ما شىڭرۇينىڭ ئېيتقانلىرىغا كەلسەك، ئۇنىڭ رايوندا مۇقىملىقنى قوغداش ۋە مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەرئارا يۇغۇرۇلۇش خىزمىتىنى ئاساسىي ۋەزىپە قىلىش دېگىنى، بىرىنچىدىن، مۇستەملىكىچى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ خەلقىمىزگە قارىتا ئۆتكەن يەتمىش تۆت يىلدىن بۇيان ئېلىپ بارغان ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتى ھېچقانداق نەتىجە بەرمىگىنىنى كۆرسىتىدۇ. ئىككىنچىدىن، ئۆتكەن بەش، ئالتە يىلدىن بېرى مىليونلىغان خەلقىمىزنى لاگېرلارغا سولىۋېلىپ، ئۇلارنى مەجبۇرىي بويسۇندۇرۇشقا ۋە ئۆز كىملىكىدىن ۋاز كېچىشكە قىستىغان سىياسىتى ھەم مەقسىتىگە يەتمىگەنلىكىدىن دالالەت بېرىدۇ.

بۇ خىل ھالەت خىتاينىڭ ئامېرىكىغا قاراتقان تەشۋىقاتىنىڭ ئامېرىكىنى قاپلاپ كېتىشىگە ئامېرىكىنىڭ بولسا خىتايغا ھېچقانداق تەسىر كۆرسىتەلمەسلىكىگە سەۋەب بولغان يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ مۇستەقىل تاراتقۇسى بولغان تۆپىلىك تورىدا ئېلان قىلىنغان روسىيە بىلەن خىتاي ئامېرىكىغا تەشۋىقات ئۇرۇشى قوزغاۋاتىدۇ بىز نېمىشقا جىم تۇرىمىز ناملىق ماقالىسىدا مۇشۇ مەسىلە ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ روسىيە بىلەن خىتاي غەرب دۆلەتلىرىگە قارشى تەشۋىقات ئۇرۇشى قوزغىغانلىقى ئەمما غەرب ئەللىرىنىڭ بۇنىڭغا يېتەرلىك تاقابىل تۇرمايۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاندىن ئاڭلايسىلەر خىتاينىڭ تەشۋىقات ماشىنىلىرىغا ئايلانغان نۇرغۇن تور بېكەتلىرى ۋە تىك توك قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىنى ئامېرىكىدا ئىشلەتكىلى بولىدۇ ئەمما ئامېرىكىنىڭ يۇتيۇب فېيسبوك تىۋىتتېر قاتارلىق تور بېكەتلىرى خىتايدا چەكلەنگەن بۇ خىل تەڭسىز ھالەت خىتاينىڭ ئامېرىكىغا قاراتقان تەشۋىقاتىنىڭ دائىم كۈچلۈك بولۇشىغا ئاساس تىكلىگەن يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ مۇستەقىل تاراتقۇسى بولغان تۆپىلىك تورىدا ئېلان قىلىنغان روسىيە بىلەن خىتاي ئامېرىكىغا تەشۋىقات ئۇرۇشى قوزغاۋاتىدۇ

جو بايدىن ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ يېڭى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەۋرىگە كىرگەنلىكى ۋە خىتاينى چەكلىمەكچى بولغىنىنى ئېھتىياج يۈزىسىدىن ئىنكار قىلىپ كەلگەن ئەمما خىتاي ئىقتىسادىي سىياسىي ۋە ھەربىي نىشانىغا يېتىشتىن بىر كۈنمۇ ۋاز كەچمىگەن بولۇپمۇ ئۇچۇر ۋە ئىدېئولوگىيە ساھەسىگە ئالاھىدە كۈچ سەرپ قىلغان خىتاي ۋە ئۇنىڭ شېرىكلىرى بولغان روسىيە ئىران چاۋشيەن قاتارلىق دۆلەتلەر غەرب دۇنياسى خاراپلاشتى ئۇلارنى ئەمدى ۋەيران قىلىش كېرەك دېگەن ئىدىيە بىلەن ھەرىكەت قىلماقتا ئىكەن ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىسى روبېرت ئوبرېئېن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا قىلغان سۆزىدە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مەقسىتى دۇنيانى ئۆز پىلانى بويىچە ئۆزگەرتىش ئۆتكەن ئون يىل مابەينىدە خىتاي كومپارتىيىسى سىرتقى تەشۋىقات ئۈچۈنلا نەچچە ئون مىليارد دوللار خەجلەپ غايەت زور ئۈنۈمگە ئېرىشتى دېگەن ئەمما ئامېرىكىدىكى رەند سىياسەت تەتقىقات مەركىزى خەلقئارا تەرتىپ ۋە خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسى رايمون كونىڭ قارىشىچە ئامېرىكىنىڭ قولىدىكى سانلىق مەلۇمات ئامبىرى ئۇچۇر جېڭىدە غايەت چوڭ رول ئوينايدىكەن. ئۇ مۇنداق دېدى. سانلىق مەلۇمات بىر خىل يېڭى تېخنىكا. ئۇ ئامېرىكىغا رىقابەت كۈچى ئاتا قىلىدۇ. خىتاي ئۈچۈن بولسا بۇ پايدىسىز بىر ئەھۋال. تىۋىتتېر، فېيسبوك، نېتفلىكس قاتارلىق ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە مۇلازىمىتى بار. ئۇنىڭ سودىدىن باشقا ئىشلىتىش رولىمۇ ناھايىتى چوڭ. ئۇلار كەڭ ئىستېمالچىلاردىن ياخشى باھا ئالالايدۇ. شۇڭا دۇنيانىڭ ۋەزىيىتى نېمە بولسا بولسۇن، بۇ شىركەتلەر ئۇنچە يامان ئەھۋالدا قالمايدۇ. ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئو خىتاي بىلەن بولۇۋاتقان ئىدېئولوگىيە تەشۋىقات كۈرىشىنىڭ مۇشەققەتلىك ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، ئىدېئولوگىيە خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇش ئاسان ئەمەس. شۇڭا بىز ئامېرىكىلىقلارنىڭ ۋە ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىگە بولغان قارىشىنى يېڭىلىشىمىز لازىم شۇڭا بىز خىتاينى ھەرگىز باشقا دۆلەتلەرگە ئوخشاش نورمال بىر دۆلەت دەپ قارىماسلىقىمىز كېرەك دېگەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە روسىيە دۆلەت تاراتقۇلىرىدىن پايدىلىنىپ ئۆز دۆلىتى ۋە چەت ئەلدە ئامېرىكىغا قارشى تەشۋىقات ئېلىپ بارغان خىتاي تەشۋىقاتچىلىرى ئامېرىكىنىڭ ئۆتمۈشتە ئىندىئانلارنى قىرغانلىقى ۋە ئافرىقىلىقلارنى قۇل قىلغانلىقىنى سۆرەپ چىقىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنغان بولسا روسىيە تەشۋىقاتچىلىرى ئامېرىكا ئۇكرائىنادا بىئولوگىيىلىك ئۇرۇش قوزغىماقچى دېگەندەك يالغان ئۇچۇرلارنى تارقاتقان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە جورجى بۇش ۋە ئوباما دەۋرىدە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى بولغان روبېرت گېتس ئامېرىكىنىڭ ئۇچۇر جېڭى ستراتېگىيىسى يوق ئىكەنلىكىنى ئەيىبلەپ روسىيە دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى پۇقرالىرىغا خۇددى بۇرۇنقى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوخشاش يالغان ساختا ئۇچۇرلارنى تارقىتىپ غەرب دۇنياسىنىڭ بىرلىكى ۋە ئىرادىسىنى بۇزماقتا خىتاينىڭ رادىئو تېلېۋىزىيەلىرى ئىنتېرنېت تورى ۋە نەشر بۇيۇملىرىنى ئامېرىكىنىڭ ھەممە يېرىدە كۆرگىلى بولىدۇ ئەمما خىتايدا ئامېرىكىنىڭ ھېچنېمىسىنى كۆرگىلى بولمايدۇ دېگەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئاندرېس كور ئامېرىكىدا خىتايغا ئوخشاش بىرلا ئاۋاز چىقىرىدىغان تەشۋىقات ماشىنىسى يوق ئىكەنلىكىنى چۈنكى ھاكىمىيەت شەكلىنىڭ تۈپتىن ئوخشىمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ ئامېرىكا بىلەن ياۋروپادىكى ھۆكۈمەتلەرنىڭ كۈچى خىتايغا قارىغاندا تارقاق خىتاي كومپارتىيىسى بولسا خىتاينىڭ ئىقتىساد سىياسەت تەشۋىقات قاتارلىق بارلىق ھوقۇقىنى چاڭگىلىغا ئېلىۋالغان شۇڭا خىتاي غەربكە قارشى تەدبىر ئالغاندا ئۆزىنىڭ شېرىكلىرىنى، مەسىلەن، ئۇنىۋېرسىتېت، مېدىيا، چوڭ پۇل مۇئامىلە شىركىتى ۋە پەن تېخنىكا شىركەتلىرىنى تاپالايدۇ. ھەتتا ئامېرىكادىكى دېموكراتلارغا مەخسۇس ياردەم بېرەلەيدۇ. مانا بۇلار غەرب دۇنياسىنىڭ خىتايغا يۇمشاق سىياسەت قوللىنىشى، خىتاينىڭ بولسا غەربكە قاتتىق سىياسەت قوللىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ئامېرىكا مۇتەخەسسىسلىرى ئۇچۇر جېڭىدە ئامېرىكا ۋە غەرب دۇنياسىنىڭ خىتاي بىلەن روسىيەگە تەڭ تۇرالماسلىقىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقان بولۇپ ئامېرىكا ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتىغا خىتايدەك كۆڭۈل بۆلمەيدۇ ئامېرىكىمۇ ئۆز ھېكايىسىنى سۆزلەش ئارقىلىق دۇنيا بىلەن يېقىن دىيالوگ ۋە مۇناسىۋەت قۇرۇشى كېرەك دېگەن تەشەببۇسنى ئوتتۇرغا قويغان تەتقىقاتچى رايمون كو ئامېرىكىنىڭ ئۇچۇر تەشۋىقات جېڭىدىكى ئەۋزەل ئورنىغا باھا بېرىپ مۇنداق دەيدۇ. مەنچە بىز مەلۇم جەھەتتە يادرو ئۇرۇشى گىردابىغا بېرىپ قالدۇق. بۇ ئىككى چوڭ دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى دۈشمەنلىك ئۇچۇر تەشۋىقات ساھەسىدىكى بەزى پەرقلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى ئۇچۇر رىقابىتى ئەمەلىيەتتە ئامېرىكىنىڭ ئۇچۇر مۇلازىمىتى بىلەن ئىزچىل شۇغۇللىنىشىغا تۈرتكە بولۇپ كەلدى ئامېرىكىنىڭ مەسىلىسى مېنىڭچە ئامېرىكىنىڭ ئەۋزەللىكىدۇر چۈنكى ئامېرىكا ۋە ئامېرىكا تاراتقۇلىرى يەنىلا ھاياتىي كۈچكە ۋە رەڭدارلىققا ئىگە

مۇزاكىرە قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئۇقتۇرغاندىن كېيىن بۇ دۆلەت ئىچىدە ئوخشىمىغان ئىنكاسلارنى كەلتۈرۈپ چىقارغان گەرچە ھۆكۈمەت تەرەپ ۋىزىنىڭ بىكار قىلىنىشىنى خىتاي بىلەن بولغان تىجارەت ئۈچۈن پايدىلىق ئەھۋال دەپ بۇنى دىپلوماتىك غەلىبە دەپ تونۇشتۇرغان بولسىمۇ ئەمما بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر بۇنى قازاقىستان ئۈچۈن خەتەرلىك دەپ قارىماقتا ئىكەن بۇ ھەقتە ھەتتا بىر قىسىم ئاھالىلەر ھۆكۈمەتنى بۇ نىيىتىدىن يېنىشقىمۇ چاقىرىپ نامايىش قىلغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر. ئىككى ھەپتە ئىلگىرى قازاقىستاننىڭ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى قازاقىستان ۋە خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا ۋىزىسىز كىرىپ چىقىش پىلانلىنىۋاتقانلىقى توغرىلىق خەۋەرلەرنى تارقىتىشقا باشلىغان ئىدى. شۇنىڭدىن بۇيان بولۇپمۇ ئىجتىمائىي تورلاردا بۇ مەسىلە چوڭ بەس مۇنازىرىگە ئايلانماقتا. ئازادلىق رادىيوسىدا بېرىلگەن قازاقىستان ۋە خىتاي ئۆزئارا ۋىزىسىز تەرتىپ ئورنىتىشنى پىلانلىماقتا ناملىق ماقالىدا ئېيتىلىشىچە، قازاقىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋىزا تەلەپلىرىنى بىكار قىلىش توغرىلىق قازاقىستان ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا كېلىشىم ئىمزالاش بويىچە ھۆكۈمەت پەرمانىنىڭ لايىھەسىنى ئاممىۋى مۇھاكىمە قىلىشنى تەكلىپ قىلغان. ئىككى مەملىكەت ئوتتۇرىسىدىكى مەزكۇر كېلىشىمنى مۇشۇ يىلنىڭ ماي ئېيىدا قازاقىستان پىرېزىدېنتى قاسىم ژومارت توقايېۋنىڭ خىتايغا قىلىدىغان رەسمىي سەپىرى داۋامىدا ئىمزالاش پىلانلانغان. مەزكۇر كېلىشىم بويىچە قازاقىستانلىقلار خىتايدا، خىتاي پۇقرالىرى قازاقىستاندا ئوتتۇز كۈنگىچە، شۇنىڭدەق يېرىم يىل ئىچىدە توقسان كۈنگىچە ۋىزىسىز تۇرالايدىكەن. ۋىزىسىز تەرتىپ ساياھەت، شەخسىي ۋە خىزمەت سەپەرلىرىگە قارىتىلغان. لايىھەنى مۇھاكىمە قىلىش يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېلغىچە پىلانلانغان. ھۆكۈمەتنىڭ ئايرىم رەسمىي مەتبۇئاتلىرى بۇ كېلىشىمنىڭ ئىجابىي نەتىجە بېرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغان. لېكىن مەلۇماتلارغا قارىغاندا، يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېلدا ئالمۇتى ۋىلايىتى ئەمگەشقازاق ناھىيەسىنىڭ قاينازار يېزىسىنىڭ تۇرغۇنلىرى نامايىش قىلىپ، ۋىدىيو ئارقىلىق قازاقىستان پىرېزىدېنتىغا مۇراجىئەت قىلغان. ئۇلار خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قازاقىستانغا ۋىزىسىز كىرىشىگە ئۆزلىرىنىڭ قارشىلىقىنى بىلدۈرگەن. ۋاھالەنكى، تېڭرىنيۇز ئاگېنتلىقى ئېلان قىلغان يەنە بىر دىپلوماتىيەلىك غەلىبە، خىتاي بىلەن ۋىزىسىز تەرتىپ توغرىلىق ناملىق ماقالىدە قازاقىستان ئىستراتېگىيەلىك تەتقىقاتلار ئىنستىتۇتىنىڭ باش مۇتەخەسسىسى ئەدىل كاۋكېنوفنىڭ بۇ ھەقتىكى قارىشى بېرىلگەن. ئۇ ئىككى مەملىكەت ئوتتۇرىسىدىكى بۇ كېلىشىمنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دېگەن. ئەمدى قازاقىستانلىقلار خىتايغا ساياھەت ياكى خىزمەت مەقسىتىدە ئوتتۇز كۈن ۋىزىسىز تەرتىپ بويىچە بارالايدۇ. يەنى قازاقىستان ئۈچۈن ۋىزىسىز تەرتىپ ئوچۇق بولىدۇ ۋە بۇ خىتاينىڭ جاۋابى سۈپىتىدە ناھايىتى كۆڭۈللۈك قەدەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. لېكىن بۇ ئىشنى خەۋپلىك دەپ قارايدىغان سىياسەتشۇناس رىسبېك سەرسەنباي ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. خىتاينىڭ ۋىزاغا جېڭىلدىك جاساۋ ئول دۇرىس ئېمېس، ئول ئۈلكېن قاۋىپ قاتېر. خىتاينىڭ ۋىزا ئېلىشىغا يېنىكلىك قىلىش بۇ توغرا ئەمەس. بۇ چوڭ خەۋپ خەتەر. سەۋەبى، قازاقىستانغا كىرگەن ياكى بولمىسا باشقا ئەللەرگە بارغان خىتاي شۇ ئەلدە قالىدۇ دېگەن سۆز. ھەممىسى تۇتاش قالمىسىمۇ، كۆپچىلىكى قېلىشقا تىرىشىدۇ. بۇ دۆلىتىمىز ئۈچۈنمۇ خەۋپ تۇغدۇرىدۇ. ھەتتا ئامېرىكىغا ئوخشاش چوڭ مەملىكەتمۇ بۇنداق ئىشقا يول بەرمەي ساقلىنىدۇ. بىر مىلياردتىن ئوشۇق خەلقى بار خىتاينى يىگىرمە مىليونغا يەتمەيدىغان ئاھالىسى بار قازاقىستان بىلەن سېلىشتۇرۇشقا بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتايلار ئۈچۈن ئىشنى ئېچىپ بېرىش بۇ ۋەتەنگە قىلىنغان ساتقۇنلۇق بىلەن تەڭ. ئىككى مەملىكەت ئارىسىدىكى ۋىزا مەسىلىسىگە كۆپلىگەن قازاقىستانلىقلار قارشى چىقىۋاتىدۇ. ئەگەر ھۆكۈمەت شۇ قارشىلىقلار بىلەن كېلىشسە، ئۇ چاغدا قارارنى ئۆزگەرتىدۇ. ئەگەر قوبۇل قىلسا، ئۇ چاغدا خەلقنىڭ قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈشىگە تولۇق ئاساس بار دەپ ئويلايمەن. شەخسەن مەن بۇنىڭغا قارشى. بەزى مەتبۇئاتلار بۇ كېلىشىمنىڭ بىرمۇنچە گۇمان تۇغدۇرىدىغانلىقىنىمۇ ئىلگىرى سۈرمەكتە. Stan KZ ئاخبارات ئاگېنتلىقىدا بېرىلگەن خىتايلار ئەمەس، قانداشلار ئېقىمى كۆپىيىدۇ دېگەن ماقالىدا كۆرسىتىلىشىچە، مەزكۇر كېلىشىم ئىمزالانغاندىن كېيىن خەلق ئىچىدە قازاقىستانغا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئېقىپ كىرىشى كۈچىيىپ كېتىدۇ دېگەن ئەنسىرەشلەر تارقىلىشقا باشلىغان. سىياسەتشۇناس زامىر قاراژانوف بۇ كېلىشىمنىڭ ئىمزالىنىشى بىلەن قازاقىستانغا خىتايلارنىڭ ئەمەس، بەلكى قانداشلارنىڭ ئېقىپ كىرىشىنىڭ كۆپىيىش مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. سىياسەتشۇناس دوس كۆشىم بولسا ئاخىرقى ئون، ئون بەش يىلدا خىتايلار بىزنى بېسىۋالىدۇ دېگەن خەۋەرنىڭ كۆپچىلىكنى بىئارام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، مەن بۇ ۋىزا تۈزۈمىگە قاراپ خىتاي تەرىپىدىن كۆپلەپ كېلىدىغان ئادەملەرنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقىنىم يوق. ئەكسىچە، بۇ بىز ئۈچۈن پايدىلىق كۆرۈنىدۇ. كۆپىنچە سودا قىلىدىغانلار ئۈچۈن ياخشى. ھە، قانداشلىرىمىزغا ئەلدىكى تۇغقانلىرى بىلەن ئارىلىشىشقا ئەجايىپ مۇمكىنچىلىك بولىدۇ. خىتاينى بىزگە دۈشمەن قىلىپ كۆرسىتىش مەسىلىسى بۈگۈنگىچە بار. شۇنىڭ ئۈچۈن قازاقلارنىڭ خىتايلار ئېقىمىدىن قورقۇشى راست. بىراق ئورۇنسىز ئەنسىرەپ يۈرگەن ئوخشايمىز. مەن دايىم دەيمەن، بىز ئۈچۈن ئاساسىي قورقۇنچ، روسىيە.

ھازىر ئىجتىمائىي تورلاردا تارقىلىپ يۈرگەن خىتايلار قازاقىستانغا بېسىپ كىرىدۇ ياكى بولمىسا خىتايلار ئىش ئورۇنلىرىنى ئىگىلىۋاتىدۇ دېگەنگە ئوخشاش ھەر خىل خەۋەرلەر ئاساسقا ئىگە ئەمەس. ئەگەر ئىككى تەرەپ مۇشۇنداق قارارغا كەلگەن بولسا، بىزنىڭ ئۇنى پەقەت قوللاشتىن باشقا ئىشىمىز يوق. ئەمدى خىتايدىن قازاقىستانغا، قازاقىستاندىن خىتايغا خەلقنىڭ بىكاردىن بىكار ئېقىپ كىرىشى مۇمكىن ئەمەس. ئۇلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ كىرىش مەقسەتلىرى بولىدۇ ئەلۋەتتە. ئىككى تەرەپكە ئادەملەر خىزمەت بابى ياكى بولمىسا تۇغقان يوقلاش ۋە باشقا سەۋەبلەر بىلەن كىرىدۇ. بۇنىڭ ئۆز قائىدىلىرى قاراشتۇرۇلغان. سىياسەتشۇناس رېسپېكت سەرسەنباي ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خىتاي پۇقرالىرىغا يەر سېتىش مەسىلىسى ئوتتۇرىغا چىققاندىمۇ خەلقنىڭ قاتتىق قارشىلىق بىلدۈرۈپ، بۇنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىغا يول قويمىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مەزكۇر ۋىزا مەسىلىسىنىڭ پەقەت قازاقىستانغىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكەتلىرى ئۈچۈنمۇ خەۋپ تۇغدۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ۋاھالەنكى، قازاقىستاننىڭ ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ئىجتىمائىي تورلاردا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ قازاقىستانغا ئېقىپ كىرىپ، بۇ ئەلدە ئولتۇراقلىشىپ قېلىۋاتقانلىقى، شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ ئىش ئورۇنلىرىنى ئىگىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر ھەم ۋىزىسىز تۈزۈمگە بولغان ئەندىشىلەرنىڭ ئاساسسىز ھەم ئورۇنسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.